قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقىنى رەت قىلىپ، چەت ئەلگە شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشتە يەنە بىر قېتىملىق دىپلوماتىك ھۇجۇمغا ئۆتكەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قېتىم ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىلىرى ۋە دىپلوماتلىرىدىن يىگىرمە بەش كىشىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۈرۈمچى قەشقەر قاتارلىق جايلىرىدا زىيارەتتە بولۇشقا تەشكىللىگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بەشىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۈرۈمچىدىن بەرگەن خەۋىرىدە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن تەشكىللەنگەن بۇ زىيارەت ئۆمىكىنىڭ دومىنىكا بىرما ئىران پاكىستان قاتارلىق يىگىرمە بەش دۆلەتنىڭ

تۆھمەتلىرىگە قارىتا قوزغىغان شىنجاڭنىڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ھەرىكىتىنىڭ يېڭى بىر پەللىسى دەپ قارالماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا بىر قىسىم ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچى ۋە دىپلوماتلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا زىيارەتكە تەشكىللىگەن يېقىندا يەنە ئارقا ئارقىدىن ئەرەب ئىتتىپاقى ۋەكىللەر ئۆمىكى پاكىستان دىنىي ۋەكىللەر ئۆمىكى تۈركىيە ۋە بەنگلاداش ئاخبارات ۋەكىللەر ئۆمەكلىرىنى زىيارەتكە تەشكىللىگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ قېتىم يىگىرمە بەش دۆلەت باش ئەلچىلىرىنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكى ئوتتۇزىنچى ئىيۇلدىن تۆتىنچى ئاۋغۇستقىچە ئېلىپ بارغان رايوندىكى بەش كۈنلۈك زىيارىتىدە ئۈرۈمچىدىكى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە رادىكاللىقنى تۈگىتىش كۆرگەزمىسى ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتى رايونى ھېيتكا جامەسى قەشقەر ئۇنىۋېرسال باجسىز رايونى قاتارلىق جايلاردا زىيارەتتە بولغان زىيارەت جەريانىدا پاكىستان دىپلوماتى ئىجازى ئەخمەت شىنخۇا ئاگېنتلىقىغا، بىز خىتاي بىلەن داۋاملىق زىچ ھەمكارلىشىپ، تېررورلۇققا ئورتاق زەربە بېرىمىز، دېگەن. ھالبۇكى، ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، چەت ئەل دىپلوماتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بۇ خىل زىيارەت پائالىيەتلىرى يۇقىرى سەۋىيەدە پەردازلانغانىكەن. خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا مۇستەقىل خەلقئارالىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش چاقىرىقلىرىنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى بايانات ئېلان قىلىپ، رۇسىيە چېگرا دائىرىلىرىنىڭ خىتاي پۇقرالىرىغا تۇتقان مۇئامىلىسى سەۋەبلىك رۇسىيەنى قاتتىق ئەيىبلىگەن. چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، رۇسىيەنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئىتتىپاقدىشى بولغان

خىتاي پۇقراسىنىڭ رۇسىيەگە كىرىشىنىڭ رەت قىلىنىشىنى رەھىمسىز ۋە قانۇننى چېكىدىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلغانلىق دەپ ئەيىبلىگەن. خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ باياناتىدا بۇ ۋەقە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇقى ۋە مەنپەئەتىگە جىددىي زىيان سالغانلىق بولغانلىقى تەكىتلەنگەن. باياناتتا قەيت قىلىنىشىچە، رۇسىيە يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى رۇسىيەگە كىرمەكچى بولغان خىتاي پۇقرالىرىنى چېگرادا توسۇپ قېلىپ، تۆت سائەتتەك سوراق قىلغان. شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ۋىزىسىنى بىكار قىلىپ، رۇسىيەگە كىرىشى رەت قىلىنغان. خىتاينىڭ رۇسىيە، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ھالقىلىق بىر پەيتتە تۇرغان نازۇك بىر ۋاقىتتا تۇيۇقسىز رۇسىيەنى ئەيىبلىشى موسكۋا بىلەن بېيجىڭنىڭ مۇناسىۋىتىگە قارىتا يېڭى سوئاللارنى پەيدا قىلماقتا. سىياسىيون گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، بېيجىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى فېۋرال كۈنى رۇسىيە ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىشتىن ئىككى كۈن ئاۋۋال موسكۋا بىلەن بولغان شېرىكلىك مۇناسىۋىتىنىڭ چەكسىز ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى. كرېمىل سارىيىنىڭ بىر قانچە ئاساسلىق ئىتتىپاقدىشى رۇسىيە پىرېزىدېنتى پۇتىننىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكىتىنى ئەيىبلەشنى ئىزچىل رەت قىلىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، خىتاي شۇلارنىڭ بىرى دەپ قارالماقتا. خىتاينىڭ ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ساھىبخانلىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن قىرىقتەك دۆلەتنىڭ ئۇكرائىنا تىنچلىق يىغىنى ھارپىسىدا رۇسىيەنى ئەيىبلىشى دىققەت قوزغىدى مەلۇم بولۇشىچە بۇ قېتىمقى يىغىنغا خىتاي قاتناشقان بولسىمۇ ئەمما رۇسىيە تەكلىپ قىلىنمىغان سىياسىيون گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا خاتىمە بېرىش يولىدىكى ھەر قانداق تىنچلىق كېلىشىمى ئۇكرائىنانىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە BDT نىزامنامىسىنى ئاساس قىلسا قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

ھىندونېزىيە دىنىي ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى ناسارۇدىن ئۆمەر تۆتىنچى ئاۋغۇست ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغاندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قايىل قىلارلىق سۆز ئەمەس دەپ كۆرسەتكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ناسارۇدىن ئۆمەر بۇ زىيارىتىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ كۈتۈۋېلىشىغا ئېرىشكەن بولۇپ شىنجاڭ گېزىتى ئۇنىڭ يۇقىرىقى سۆزلەرنى تۆتىنچى ئاۋغۇست ئۇلار بىلەن كۆرۈشكەندە ئېيتقانلىقىنى بىلدۈردى ئىندونېزىيە ئىلگىرى bdt كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى تەكشۈرۈش تەكلىپ لايىھەسى ئاۋازغا قويۇلغاندا ئۇنىڭغا قارشى ئاۋاز بەرگەن دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭ مەسچىتنىڭ ئىمامىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قايىل قىلارلىق سۆز ئەمەس دېيىشى مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسىدىن ئېيتقاندا كىشىنى چوڭقۇر ئويغا سالىدىغان تەرەققىيات دەپ قارالماقتا تېخى ئۆتكەن ھەپتىلا مالايسىيادىكى بىر تەتقىقات ئورنى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ جىددىي باشلىقلار يىغىنى چاقىرىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا مەخسۇس ۋەكىل تەيىنلىشىنى تەلەپ قىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ بەشىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە ئۇچرىشىشتا ما شىڭرۇي شىنجاڭ پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى تولۇق ۋە توغرا يولغا قويۇپ جەمئىيەتنىڭ ئومۇمىي مۇقىملىقىنى ساقلاپ ئىقتىسادنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ دېگەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە يەنە ناسىرۇددىن ئۆمەرنىڭ ما شىڭرۇينىڭ سۆزىگە قارىتا، خىتاي مەدەنىيىتى ئەزەلدىن كىشىلەرنى ئاساس ئېلىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ، خىتاينىڭ ئۇزۇندىن بۇيان ھاياتلىقنى ۋە ئىنسانىيەتنى ھۆرمەتلەش ئەنئەنىسى بار. شىنجاڭدىكى ئاتالمىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدىكى يالغان سۆزلەر قايىل قىلارلىق ئەمەس، دېگەنلىكى تەكىتلەنگەن. ئىمام ناسىرۇددىننىڭ زىيارىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىشتا كەڭ قانات يايدۇرۇۋاتقان شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئالتىنچى ئاۋغۇست يەكشەنبە كۈنى قازاقىستاننىڭ ئالماتا ئوبلاستىنىڭ باشلىقى مارات سۇلتانگازىيېۋنى غۇلجا شەھىرىدە كۈتۈۋېلىپ خىتاي قازاقىستان مۇناسىۋىتى مەڭگۈلۈك ئۇنىۋېرسال ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىقنىڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەنلىكىنى ئېيتقان ئەركىن تۇنىيازنىڭ مارات سۇلتانگازىيېف بىلەن ئۈرۈمچىدە ئەمەس، نېمە ئۈچۈن ئالايىتەن غۇلجىغا بېرىپ كۆرۈشۈشىنىڭ سەۋەبى مەلۇم ئەمەس. لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى قازاقىستان بىلەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرۇپ، ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرغاندىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى قازاقلارنىڭ ئورنىنى مەلۇم رەۋىشتە يۇقىرى كۆتەرگەنلىكى مەلۇم. ئەمما ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا قازاقلاردىنمۇ نۇرغۇن كىشىنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامىغان. ھالبۇكى، قازاقىستان ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قارىتا خىتاينى ئاشكارا تەنقىد قىلىشتىن ئىزچىل ھالدا ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلگەن، ھەتتا قىسمەن قازاق پۇقرالىرىغا سىياسىي پاناھلىق بېرىشنىمۇ رەت قىلغانىدى. نۆۋەتتە مارات سۇلتانگازىيېۋنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە زىيارەتتە بولۇشىنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى ۋە كۈن تەرتىپى مەلۇم ئەمەس، لېكىن شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە، ئەركىن تۇنىياز ئالتىنچى ئاۋغۇست ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە، مارات سۇلتانگازىيېۋنىڭ بۇ زىيارەتتە ئىككى تەرەپنىڭ پورت قۇرۇلۇشى، زامانىۋى دېھقانچىلىق، مەدەنىيەت ساياھىتى، مال ئوبوروتى، شەھەر قۇرۇلۇشى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق ۋە ئالماشتۇرۇشنى تېخىمۇ كېڭەيتىش ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى خىتاي قازاقىستان ئورتاق تەقدىرداشلىق ھەمبەھرىلىكىنى شەكىللەندۈرۈشكە تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمەن، دەپ كۆرسەتكەن. خىتاي تاراتقۇلىرىدا مارات سۇلتانگازىيېۋنىڭ بۇنىڭغا قارىتا شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى ئاكتىپ لىق بىلەن كۈچەيتىپ، ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنى يېڭى بىر سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى ئالغا سۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىدا مارات سۇلتانگازىيېۋنىڭ بۇنىڭغا قارىتا شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى ئاكتىپلىق بىلەن كۈچەيتىپ، ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنى يېڭى بىر سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى ئالغا سۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى تەكىتلەنگەن.
ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدىكى جىددىيلىك ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىن مال ئىمپورت قىلىش مىقدارىنى ئازايتىشىغا سەۋەب بولغان ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئالتىنچى ئاۋغۇست خەۋەر قىلىشىچە، بۇ يىل بەشىنچى ئايغىچە خىتايدىن توۋار ئىمپورت قىلىش مىقدارى يىگىرمە تۆت پىرسەنت ئازىيىپ، مېكسىكا ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا شېرىكىگە ئايلانغان. نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن خىتاي كەسكىنلىشىپ كەتكەن ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى يۇمشىتىشقا كىرىشكەن بولسىمۇ، لېكىن ئامېرىكا شىركەتلىرى يەنىلا تەمىنلەش زەنجىرىدە خىتاي تەۋەسىدىكى مەنبەلەرگە تايىنىشنى ئازايتىشقا تىرىشماقتا ئىكەن. ۋاشىنگتون پوچتىسىنىڭ ئامېرىكا ئىستاتىستىكا ئىدارىسىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە بۇ يىلنىڭ دەسلەپكى بەش ئېيىدا ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئىمپورت قىلغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ مىقدارى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن يىگىرمە تۆت پىرسەنت ئازايغان مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە ئېچ پى لېگو قاتارلىق شىركەتلەر خىتايغا تايىنىشنى ئازايتىپ ئۆزىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىكى ئورنىنى قايتا تەرتىپكە سېلىشقا شۇ ئارقىلىق رەقىب دۆلەتلەرنىڭ ئارىسىدا توقۇنۇشۇپ قېلىشتىن ساقلىنىشقا تىرىشماقتا ئىكەن خەۋەردە ھەر ئىككى ئەھۋالدا خىتاينىڭ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا ئەزا بولغان يىگىرمە نەچچە يىلدىن بېرى دۇنيانىڭ ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىگە ئايلىنىشتەك ئورنى جىددىي خىرىسقا دۇچ كېلىدىغانلىقى مېكسىكا ۋيېتنام تايلاند قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ كۆلىمى ۋە ئۇل ئەسلىھەلىرى خىتايغا يەتمىسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ بۇ جەھەتتىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى تارتىۋېلىشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا مېكسىكا ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا شېرىكىگە ئايلانغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سودا ئۇرۇشى باشلانغاندىن بېرى مېكسىكا كانادا ۋە خىتاي نۆۋەت بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ سودا شېرىكلىك ئورنىنى ئىگىلەپ كەلمەكتىكەن خەۋەردە يەنە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇشتا ۋيېتنام بىلەن تايلاند ئۇلارنىڭ ئالدىن ئويلىشىدىغان دۆلەتلەر ئىكەنلىكى

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار، بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. خىتاينىڭ بىر يول، بىر بەلباغ ستراتېگىيەسى، شۇنداقلا ھەر خىل ئىقتىسادىي مەنپەئەتلەرگە باغلانغان پاكىستان ھۆكۈمىتى، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ماسلىشىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قىلمىشلىرىغا كۆز يۇمۇپ، ھەتتا ئۇنىڭ بۇ سىياسەتلىرىنى ئاشكارا قوللاپ كەلمەكتە ئىدى. خىتاي ئەمدىلىكتە پاكىستاندا ئۇيغۇر تور چولپانلىرىنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق ئەل ئىچىگە قاراتقان شىنجاڭ ياخشى جاي تەشۋىقات قۇرۇلۇشىنى ئوردۇ تىلىدا تېخىمۇ سىستېمىلىق ۋە كۆلەملىك ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا. ئاۋاز ئۇلىنىشىدىن بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتنى ئاڭلايسىلەر.
مەن خىتاي راھەت ئابدۇللا، دەپ ئوردۇ تىلىدا سۆزلەۋاتقان بۇ ئايال ھازىر گايىدە ئەتلەس كۆينەك، گايىدە پاكىستان مىللىي كىيىمىنى كىيگەن، بەزىدە ھەتتا خىتايچە قىياپەتتە پاكىستاندىكى يەرلىك ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا، يۇتۇبى قانىلىدا ھەتتا فەيسبۇك قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا پەيدا بولۇپ، ئۆزىنى خىتاي چولپان دەيدۇ. ئۇ پاكىستان يەرلىك سەنئەت رادىيو-تېلېۋىزىيەلىرىدە ئوردۇچە ناخشا ئېيتىدۇ. بەزىدە ئۇنىڭ تېخى يەرلىك تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا لەغمەن، سامبوسا، گۆشنان ۋە باشقا ھەر تۈرلۈك تائاملارنى بىر قوللۇق تەييارلاپ كۆرسىتىپ، ئەمما بۇ ئۇيغۇر تائاملارنى ئوردۇ تىلىدا پاكىستان تاماشىبىنلىرىغا خىتاي تاماقلىرى دەپ تونۇشتۇرغانلىقىنىمۇ كۆرىسىز. ئۇ پاكىستان يەرلىك تېلېۋىزىيە قاناللىرىغا ئۆزىنى راھەت ئابدۇللا دەپ تونۇشتۇرىدۇ. مەي ھو چاينىز، راھەت ئابدۇللا، يې ھە جاپرى ھە، يې ھە فارھان نىكەل جانا. پاكىستان ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا ئۇ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى پاكىستانغا كەلگەن، خىتايدا قانۇن كەسپىنى ئوقۇغان، تالانتلىق كاتتا چولپان، پاكىستاندىكى ئوخشىمىغان ئۇنىۋېرسىتېتلاردا خىتايچە ئوقۇتقۇچى بولغان، خىتاي پاكىستان دوستلۇقىنىڭ ئەلچىسى دەپ تونۇشتۇرۇلماقتا ئىكەن. پاكىستاندا خىتايلىق تور چولپىنىغا ئايلىنىۋاتقان راھەت ئابدۇللانىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ غۇلجا شەھىرىدىن ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ بىر قىزى بىلەن پاكىستاندا ياشاۋاتقان تۇل ئايال ئىكەنلىكى مەلۇم بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئىلگىرى پاكىستاندا ياكى ئۇيغۇر ئېلىدە قانداق ئىشلار بىلەن شۇغۇللانغانلىقى نامەلۇم. ئۇنىڭ تاراتقۇ سۇپىسىدىكى ئۇچۇرلىرىدىن ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى توققۇزىنچى فېۋرالدا فەيسبۇكتا تارقاتقان بىر قىسىم ۋىدېيولاردا ئۇنىڭ شۇ مەزگىللەردە پاكىستاندا بىر پەردە دۇكىنى ئاچقانلىقى مەلۇم بولدى. شۇنداقلا تېخى يېقىنقى مەزگىللەرگىچە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئارانلا ئونلىغان ئەگەشكۈچىسى بار بولغان راھەت، ئابدۇللانىڭ يېقىنقى بىر قانچە ئاي ئىچىدىلا پاكىستاندىكى تېلېۋىزىيە ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە قاناللىرىنىڭ تۈرتكىسىدە خىتايلىق چولپانغا ئايلانغانلىقى، ئەگەشكۈچىسىنىڭ بىردىنلا قىرىق مىڭدىن ئاشقانلىقى سوئال پەيدا قىلىدۇ. راھەت ئابدۇللانىڭ بۇ يىل تۆتىنچى ئىيۇل ئىسلام ئابادتا ئۆتكۈزۈلگەن قۇربان ھېيتلىق تېلېۋىزىيە پروگراممىسىدا پاكىستاننىڭ بىر خەلق ناخشىسىنى ئېيتىپ قارشى ئېلىشقا ئېرىشكەنلىكى ھەققىدىكى بىر ۋىدېيودا ئۇ ئۆزىنى مەن خىتاي راھەت ئابدۇللا دەپ تونۇشتۇرغاندىمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئەتلەس كۆينەك بار ئىدى. خىتاي مىس راھەت ئابدۇللا. ئۇيغۇرلارغا ناتونۇش، ئەمما پاكىستاندا يەرلىك تاراتقۇلار ئارقىلىق تونۇلۇشقا باشلىغان راھەت ئابدۇللانى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن تاراتقۇلاردىكى ھېسابى ئارقىلىق ئالاقىلىشىشقا تىرىشقان بولساقمۇ سوئاللىرىمىز جاۋابسىز قالدى. پاكىستاندىكى ھېچقانداق بىر ئۇيغۇر ئەركىن-ئازادە ۋەتىنى ئۇيغۇر ئېلىگە بارالمايدىغان، ھەتتا بەزى پاكىستانلىقلارغا ياتلىق بولغان ئۇيغۇر ئاياللىرى تېخىچە لاگېرلاردا تۇرۇۋاتقان بىر ۋاقىتتا، راھەت ئابدۇللانىڭ بۇ يىل ئالتىنچى ئاي مەزگىلىدە غۇلجىغا ئەركىن-ئازادە ھالدا بېرىپ بىر تويغا قاتناشقانلىقى سوئال تۇغدۇرىدۇ. ئۇ بۇ تويدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ناخشا-ئۇسسۇللىرىنى ۋىدىيوغا ئېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنتايىن بەختلىك، خۇشال ياشاۋاتقانلىقىنى پاكىستان ئاممىسىغا تەشۋىق قىلغىنىغا دائىر ۋىدىيولىرىنى فەيسبۇك ھەمدە باشقا تور سۇپىلىرىدا تارقاتقان ئىكەن. راھەت ئابدۇللا كىم، ئۇ ئارتىسمۇ؟ بۇنى پاكىستاندىكى تونۇشلۇق ئۇيغۇر جامائەت ئەربابى، ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەخپىنىڭ قۇرغۇچىسى ئۆمەر ئەپەندىدىن سورىدۇق. ئۆمەر ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئۇنى سۈرۈشتۈرگەنلىكىنى ئېيتىپ، راھەت ئابدۇللا ئىسىملىك بۇ ئۇيغۇر خىتاي ئەلچىخانىسى ۋە ئېكس چاينا جەمئىيىتى ناملىق پاكىستاندىكى خىتاي ئورگىنىنىڭ تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان بىرى، دېدى. بۇ يامان ئادەت. بۇ ئايال

شۇلار بىزنى تەشۋىقات قىلىۋاتىدۇ. دېيىپ خىتايلارغا ئىشلىغان. دەرۋەقە، راھەت ئابدۇللانىڭ مۇناسىۋەتلىك سۈرەت ئارخىپلىرىدىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇنىڭ پاكىستاندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ۋە پاكىستاندىكى خىتاي مۇھاجىرلار جەمئىيەتلىرى بىلەن قويۇق ئالاقىدە ئىكەنلىكى دەلىللەندى. ئۇ خىتاي ئەلچىخانىسى ئۆتكۈزگەن پائالىيەتلەرگە ئاكتىپ قاتناشقاندىن سىرت، خىتاي-پاكىستان دوستلۇق پائالىيەت سەھنىلىرىدە ناخشا ئېيتىپ، ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلىقىدەك ھاللىرىنى كۆرىمىز. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن ئېتىبارەن بولسا ئۇ پاكىستان ناخشىلىرىنى دوراپ ئېيتالايدىغان قابىلىيىتى بىلەن يەرلىك مۇزىكا تاراتقۇلىرىدا ئانچە-مۇنچە كۆرۈلۈشكە باشلىغان. شۇنداقلا ئۇنىڭ يېقىنقى ئايلاردا خىتاينىڭ پاكىستاندىكى غوللۇق تەشۋىقاتچىسىغا ئايلانغانلىقى مەلۇم. يېقىندا ئۇ، پاكىستان، كەي، ئىككى تىۋى قارمىقىدىكى، خىتاي مەبلەغ سالغان نىخاۋ، يەنى خىتايچە ياخشىمۇسىز تور تېلېۋىزىيەسىنىڭ رىياسەتچىسى قىياپىتى بىلەن كۆرۈنۈشكە باشلىغان. يەنە تېخى يېقىنقى ئايلاردا پاكىستاندا مەخسۇس خىتاي-پاكىستان دوستلۇقى ئەكس ئەتتۈرۈلىدىغان بىر تېلېۋىزىيە تىياتىرىدا خىتايغا ياتلىق بولغان بىر پاكىستانلىق ئايالنىڭ رولىنى ئالماقتا ئىكەن. مەن ھۆ ئاپكا دوست ھوست راھەت ئاپ دېك رەھى ھە ھەق نيۇز چېنېل پاك چاينا دوستى زىنداباد چوڭ بايويى ۋەن سېي. ئەمما ئۆمەر ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، ئوردۇ تىلىدا سۆزلەپ، خىتاي تەشۋىقاتىنى قىلىۋاتقان راھەت ئابدۇللانىڭ ئېغىر شىۋىسىدىن ئۇنىڭ ئوردۇ تىلىنى پاكىستاندا ئۆگەنمىگەنلىكى ئېنىق بىلىنىپ تۇرىدىكەن. يەتتە جىل بولۇپ قالدى بىر ئۇيغۇرنى كۆرمىدۇق، ۋەتەندىن چىقمىشى تىجارەت قىلغىلى. لېكىن ۋەتەندىن بىر ئۇيغۇر چىقمايۋاتىدۇ ھەم. پاكىستاندا بۇ ھەممىلىرى خىتايغا ئىشلەيدۇ. خۇسۇسەن مېنى ئىشلەپ مۇنداق ئىشلىمىسەم بۇلار بارمايدۇ.

ئۆزىنى خىتايدا يۇلتۇز، خىتايدا قانۇن كەسپىدە ئوقۇغان دەۋالغان راھەتنىڭ خىتايچە سۆزلەۋاتقان ۋىدىيولىرى ياكى خىتايچە ئېيتقان ناخشىلىرىدىن ئۇنىڭ خىتايچىسىنىڭمۇ يۇقىرى سەۋىيەدە ئەمەسلىكى بىلىنىپ تۇرىدۇ. يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاي بىلەن پاكىستاننىڭ ھەر تەرەپتىكى ئالاقىسىنىڭ ئاشۇرۇلغانلىقى مەلۇم. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي، ھۆكۈمەت رەئىسى ئەركىن تۇنىياز قاتارلىقلار يەتتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە پاكىستان ئۆلىمالىرى ۋەكىللەر ئۆمىكىنى كۈتۈۋالدى. ما شىڭرۇي ئۇلارغا خىتاينىڭ دىن ۋە مىللەت سىياسىتىنى ماختاپ، بۇ سىياسەتنىڭ ھىمايىسىدە شىنجاڭ خەلقى ئەركىن بەختلىك ياشاۋاتىدۇ دېگەن. ئارقىدىن ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى باھانە قىلىپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ كېلىۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلىگەن ئىدى. ۋەكىللەر ئۆمىكى باشلىقى پاكىستان ئىسلامىي مەپكۈرە، يەنى ئىدېئولوگىيە كومىتېتى رەئىسى ئاياز قاتارلىقلار خىتاي بىلەن ھەر زامان بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن. ئۇلار يەنە بۇ قېتىملىق زىيارەت ئارقىلىق،

خىتاي ئاخباراتلىرىدا سىپەكنىڭ پاكىستانغا بىۋاسىتە سالغان مەبلىغىنىڭ يىگىرمە بەش مىليارد دوللاردىن ئېشىپ كەتكەنلىكى مەلۇم. گۇادار پورتى ئارقىلىق خىتاينىڭ خەلقئارا بازارغا ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئېرىشىشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئەمما تەنقىدچىلەر نۇرغۇن تۈرلەرنىڭ كېچىكىشكە دۇچ كەلگەنلىكىنى پاكىستاننىڭ خىتاي ئېلېكتىر ئىستانسىلىرىغا بىر مىليارد ئىككى يۈز ئاتمىش مىليون دوللاردىن ئارتۇق قەرز بارلىقىنى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ پاكىستاندىكى بىخەتەرلىك تەھدىتى ۋە مەنپەئەتىمۇ خىتاينى ئەندىشىگە سالغانلىقىنى مۇلاھىزە قىلماقتا. بۇنىڭ ئالدىدا يەنە خىتاي سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ۋە ئالتىنچى ماي پاكىستاندا رەسمىي زىيارەتتە بولغان ئىدى. خىتاي پاكىستان بىلەن ھەمكارلىق نامىدا يېڭى يوچۇق ئىزدەشكە باشلىغان بىر ۋاقىتتا، پاكىستان ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلىپلا قالماي، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىستراتېگىيەلىك تەشۋىقاتىغا ئەڭ ئاكتىپ ماسلىشىۋاتقانلىقى، ئەمەلىيەتتە پاكىستاندىكى ئەھۋالدىن خەۋەردار مۇسۇلمان ئاممىسى ئىچىدىمۇ نارازىلىق قوزغاۋاتقانلىقى مەلۇم. پاكىستاندىكى ئىستۇدېنتلار ئارىسىدا ۋە ئىجتىمائىي ھەمدە ئاممىۋى پائالىيەتلەردە ئاشكارا ھالدا خىتايغا قارشى، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى پائالىيەتلىرى بىلەن تونۇلغان پاكىستانلىق ئىستۇدېنت مۇھەممەد ئوسمان ئەسەد مۇنداق دېدى. False image that the Pakistani government and its establishment has created with پاكىستاننىڭ ئىلگىرى ۋە ھازىرقى ھۆكۈمەتلىرىنىڭ خىتاينى قوللاۋاتقانلىقى ھەممىگە ئايان ئۇلار ئاشكارا ھالدا خىتاي بىلەن بولغان دوستلۇقىنى ئەڭ ئېگىز تاغقا ئەڭ شېرىن نەرسىگە ئوخشاتسىمۇ ئەپسۇسكى خىتاينىڭ پاكىستاندىكى مۇسۇلمانلار ئارىسىدىكى ئوبرازىنى ياخشىلاشقا بۇلارنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق بۇ ئاپارغان ئاتالمىش دىنىي ئۆلىمالارمۇ پاكىستاندىكى مۇسۇلمان ئامما ئېتىراپ قىلغان گېپىنى ئاڭلايدىغان ئۆلىمالار ئەمەس ئۇلار پەقەت ھۆكۈمەتنى ياقلايدىغان ۋە ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىدىكى سىياسىي تۈستىكى ئىسلامىي تەشكىلاتنىڭ ئادەملىرى شۇڭا ئۇلارنىڭ خىتاي ھەققىدىكى يالغان تەشۋىقاتلىرىنىڭ ئانچە تەسىرىمۇ بولمايدۇ مېدىيالار ھۆكۈمەتنىڭ قولىدا بولسىمۇ ئەمما ئۇلارمۇ مۇسۇلمانلارنىڭ غەزىپىگە ئۇچراشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ شۇڭا پاكىستان ئۆلىمالىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلغانلىقى توغرۇلۇق خىتايدىكى بۇ تەشۋىقاتنى پاكىستاندا كۆرەلمەيمىز

خىتاينىڭ دىنىي ساھە ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاش تەشۋىقاتى ئانچە ئىشقا يارىمىغاندەك ئۇنىڭ پاكىستاندا ئىنگلىز تىللىق خىتاي ياكى پاكىستانلىق تور چولپانلىرى ئارقىلىق ئېلىپ بارغان تەشۋىقاتىمۇ ئوخشاشلا نەتىجىلىك بولمىدى پاكىستان خەلقى بىلەن خىتاي خەلقى ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈك ياساش پىلانلىرىنىڭ ھەممىسى مەغلۇپ بولۇپ كەلگەن خىتاينىڭ راھەت ئابدۇللادەك پاكىستاندىكى خىتاي جەمئىيەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان ئىسلامىي ئىسمى بار ئوردۇچە سۆزلىيەلەيدىغان بىر ئۇيغۇرنى سەھنىگە چىقارغانلىقى خىتاينىڭ پاكىستاندىكى تەشۋىقاتىنىڭ كۆلەملەشكەنلىكى ۋە كۈچەيگەنلىكىنىڭ ئىپادىسى چۈنكى ئۇنىڭ خىتاي پاكىستان ئاممىۋى پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىپلا قالماي پاكىستان ئەنئەنىۋى مىللىي ۋە ئاممىۋى پائالىيەتلىرىدە ھەر خىل تالانتىنى ئىشقا سېلىپ پاكىستاندىكى ئامما ئارىسىدا خىتاي توغرۇلۇق مېڭە يۇيۇش ئوپېراتسىيىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز
خىتاينىڭ پاكىستاندىكى خىتايلىقلار جەمئىيەتلىرىنىڭ تورلىرى ۋە پاكىستاننىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىكى ئۇچۇرلاردىن راھەت ئابدۇللانىڭ تەشۋىقاتلىرىدا بىردەك شىنجاڭدا ھەممە كىشى بەختلىك ياشايدۇنى ياخشى تەسۋىرلەشلىرىدىن باشقا ئۇنىڭ پاكىستاندىكى ئامما ئارىسىغا كىرىشكە باشلىغانلىقى مەلۇم ئۇ خىتاي رېستورانلىرىدا ئامما ئارىسىدا خىتاي پاكىستان مۇناسىۋەتلىرىدە ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى سوراپ، ئوردۇ تىلىدا بىۋاسىتە خىتاينى ماختاش ئارقىلىق خىتاينىڭ پاكىستاندىكى تەسىرىنى كۈچەيتىشنى مۇھىم نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى، پاكىستان ئاممىسىنىڭ ئارىسىدا خىتاينىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاش قۇرۇلۇشى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى بايقاش تەس ئەمەس. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندىن بۇيان پاكىستاندىكى ھەرىكەتلىرىنىڭ يەنە ئۇنىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ئىستراتېگىيىلىك شوئارلىرى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتايدىكى چوڭ تاراتقۇلار يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇل شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش بويىچە ئۈرۈمچىدە تەشۋىقات يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئىدى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى تېخىمۇ ياخشى بايان قىلىش مۇھاكىمە مۇنبىرىگە ئۇيغۇر رايونىدىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرىنىڭ مەسئۇللىرى قاتنىشىپ، قانداق قىلغاندا شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايە ۋە بايانلارنى تېخىمۇ ياخشى شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا بولىدۇ دېگەن مەركىزىي تېما ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشقان، شۇنداقلا خىتاي سىرتىنى مۇھىم نىشان قىلىش، بۇ بايانلارنى خىتاي تىلىدىن باشقا چەت ئەل تىللىرىدا ئاڭلىتىشنى، شۇ ئارقىلىق بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئىشقا ئېشىشىغا ھەسسە قوشۇشنى بۇنىڭدىكى مۇھىم چارىلەر قاتارىدا تىلغا ئالغان ئىدى.

خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ تېخىمۇ كەڭ يولغا قويۇلۇشقا باشلىغان ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلار ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش تەشۋىقاتىدا تەتقىقاتچىلارنى ھەيران قالدۇرۇۋاتقان يېڭى ئويۇنلار بازارغا سېلىنماقتا مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى بۇ قېتىم ئاتالمىش خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايوندا ئەسكەر تۇرغۇزغانلىقىغا ئائىت نىيەدىن چىققان خارابىلىقتىن تېپىلغان تۆت خەتلىك بىر تامغىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. لېكىن تەتقىقاتچىلار بۇ تامغىنىڭ چىنلىقىغا قارىتا جىددىي سوئاللارنى قويماقتا. بۇنىڭغا قىزىقساڭلار، تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن، ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن خىتاي خەۋەرلىرى تورى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويغان شەرق ۋە غەربتىن سوراش ناملىق پروگراممىنىڭ بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىدىكى سانىدا خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە بىر قېتىم سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغان تامغا ئويۇنىنى بازارغا سالغان بۇ قېتىمقى تەشۋىقات ئويۇنىغا كوادرات شەكىللىك بىر تامغا خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايوندا ئەسكەر تۇرغۇزۇپ دېھقانچىلىق قىلغانلىقىنىڭ تارىخىنى قانداق ئىسپاتلايدۇ دېگەندەك ئۇزۇن بىر ماۋزۇ قويۇلغان قىزىقارلىق يېرى شۇكى ئاتالمىش ئىلمىي تەتقىقات سۆھبىتى دېگەن يېپىنچە كىيدۈرۈلگەن بۇ قېتىمقى سىياسىي تەشۋىقات ئويۇنىنىڭ باش رولىغا خىتاي تەتقىقاتچىلار ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلاردىن چىققان بىر نەپەر يېرىم سىياسەتچى ۋە يېرىم ئارخېئولوگىيە تەتقىقاتچىسى تەكلىپ قىلىنغان. بۇ كىشى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون ئۈچىنچى نۆۋەتتىكى سىياسىي كېڭەشنىڭ ھەيئەت ئەزاسى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېينىڭ تەتقىقاتچىسى ئادىل ئابلىزدۇر. مەلۇم بولۇشىچە، تارىخ كەسپىدە ئوقۇغان ئادىل ئابلىز ئۆز كەسپىدە ھېچقاچان سىياسىي مەرتىۋىسىدەك يۇقىرى مەرتىۋىگە ئېرىشىپ باقمىغان. ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى، يەنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ھەرىكىتى يۇقىرى پەللىگە چىققان پەۋقۇلئاددە بىر مەزگىلدە قولىغا قەلەم ئېلىپ، نىيە قەدىمكى شەھەر خارابىلىقىدىن تېپىلغانلىقى قەيت قىلىنغان كۋادرات شەكىللىك بۇ تامغا ھەققىدە ماقالە يازغان ۋە ئۇنى خىتاي يازغۇچىلىرى تورىدا ئېلان قىلغان. ئۇنىڭ تارىخچى بىلەن يازغۇچىنىڭ قانداق ماھىيەتلىك پەرقىنىڭ بارلىقىنى، ئۆزى كۆككە كۆتۈرۈۋاتقان بۇ تامغىنىڭ تېپىلغان ۋاقتىنىمۇ ئېنىق بىلمىگەنلىكىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئۇ شۇ ماقالىسىنى خىتاينىڭ كۈتكىنىدەك شەكىلدە يازغان بولسا كېرەك. شۇڭىمۇ خىتاي خەۋەرلىرى تورىدا بۇ قېتىملىق ئىلىم يېپىنچىسى كىيدۈرۈلگەن سىياسىي تەشۋىقات ئويۇنىدا ئۇنى باش ئارتىسلىققا تاللىغان. بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى خىتاي خەۋەرلىرى تورى ئۇيۇشتۇرغان سۆھبەتتە خىتاي مۇخبىرى ئۇنىڭ شۇ ماقالىسىنى ئاساس قىلىپ سوئال سورىغان. ئادىل ئابلىزمۇ ماقالىسىدىكى خىتايغا ياقىدىغان نۇقتىئىنەزەرلىرىنى يەنە بىر قېتىم بازارغا سالغان.

جاۋ يۈجېڭ بۇ تامغىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى تېپىلغانلىقىنى بايان قىلغان شىنجاڭ مۇزېيىدا ئوتتۇز يىلدىن بۇيان خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان ئادىل ئابلىز خىتاي يازغۇچىلىرى تورىدا ئېلان قىلغان بۇ تامغا ھەققىدىكى مەخسۇس ماقالىسىدا كۆكبېشىلار مەھكىمىسى تامغىسى ئالدىنقى ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىدا شىنجاڭنىڭ نىيە ناھىيىسىدىن تېپىلغان دەپ يازغان ھالبۇكى، نىيە قەدىمكى شەھەر خارابىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك خىتايدا ئېلان قىلىنغان ئارخىپ ماتېرىياللىرى ۋە باشقا ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ نىيەدە ھېچقانداق بىر قىدىرىپ تەكشۈرۈش پائالىيىتى ئېلىپ بارمىغانلىقى مەلۇم. ئادىل ئابلىزمۇ شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن بۇ قېتىمقى سۆھبەت جەريانىدا ئىلگىرىكى بايانىنى ئۆزگەرتىپ بۇ تامغىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى تېپىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن مەزكۇر تامغا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەڭ دەسلەپكى مەنبەلەردە ئادىل ئابلىزنىڭ ئىسمى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى كۆرۈلىدۇ خىتاي دۆلەتلىك تارىخ مۇزېيى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ئىدارىسى بىرلىكتە نەشر قىلغان ئادىل ئابلىزنىڭ ئىسمىمۇ تىلغا ئېلىنغان رەڭلىك كىتابتا مەزكۇر تامغىنىڭ ئېگىزلىكى بىر پۈتۈن ئوندا ئالتە سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى ئىككى سانتىمېتىر دېيىلگەن بولسا، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورنى بىرلىكتە نەشر قىلغان شىنجاڭ تارىخ ۋە مەدەنىيەت جەۋھەرلىرى توپلىمى ناملىق كىتابتا يۇقىرىقى نېگىزلىك ئۇچۇرلار ئۆزگەرتىلىپ مەزكۇر تامغىنىڭ ئېگىزلىكى بىر پۈتۈن ئوندا بەش سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقى ئىككى سانتىمېتىر دېيىلگەن تېخىمۇ قىزىقارلىقى شۇكى، ئاتالمىش مۇتەخەسسىس ئادىل ئابلىز ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى ئېلان قىلغان ماقالىسىدا مەزكۇر تامغىنىڭ ئېگىزلىكىنى بىر پۈتۈن ئوندا ئالتە سانتىمېتىر دەپ يازغان بولسا، بۇ قېتىم خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ مۇخبىرىغا بەرگەن جاۋابىدا تامغىنىڭ ئېگىزلىكىگە يەنە نۆل پۈتۈن ئوندا بىر سانتىمېتىر قوشۇپ بىر پۈتۈن ئوندا يەتتە سانتىمېتىر دېگەن. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ خىل قالايمىقان ھەم بىر بىرىدىن زىت جاۋابى ئارقىلىق مەزكۇر تامغا ھەققىدە ئېنىق مەلۇماتىنىڭ يوقلۇقىنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلاپ قويغان ئۇ ھەتتا ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلارنىڭ ئۇزۇنلۇق ۋە كەڭلىك ئۆلچەملىرىنىڭ ئىنتايىن دەل ۋە توغرا بولۇشى لازىملىقىنى نۆل پۈتۈن ئوندا بىر سانتىمېتىر ياكى بىر قانچە مىللىمېتىر پەرقنىڭمۇ زور ئىلمىي خاتالىققا باشلاپ بارىدىغانلىقىغا ئېتىبارسىز قارىغان خىتاي خەۋەرلىرىدە مەزكۇر تامغىنىڭ تارىختىكى قايسى دەۋر ۋە قايسى ۋاقىتقا تەۋە ئىكەنلىكى ھەققىدىمۇ پەرقلىق قاراشلار ئىلگىرى سۈرۈلگەن بەزى خىتاي ئالىملىرى بۇ تامغا غەربىي خان سۇلالىسى دەۋرىگە تەۋە دېسە يەنە بەزىلىرى شەرقىي خان سۇلالىسىغا تەۋە دېيىشكەن خىتاينىڭ داڭلىق ئارخېئولوگى ۋاڭ بىنخۇا تېخىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن كۆپبېشىلار مەھكىمىسى خەن ۋە جىن سۇلالىسى دەۋرىدە غەربىي رايوندا ئەسكەر تۇرغۇزۇپ دېھقانچىلىق قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر ئورگان دېگەن. خىتاي ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكى بۇ قالايمىقان بايانلاردىن بېشى قېيىپ كەتكەن ئۇيغۇر ئارخېئولوگىيە تەتقىقاتچىسى ئادىل ئابلىزمۇ بۇ تامغىنىڭ يىلنامە مەسىلىسىدە بىر بىرىگە زىت بايانلارنى بازارغا سالغان. ئۇ بۇرۇنقى بايانلىرىدا بۇ تامغا شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە يەنى مىلادىدىن كېيىنكى يىگىرمە بەشىنچى يىلدىن كېيىن ئىشلىتىلگەن دېگەن بولسا بۇ قېتىم بىر سەكرەپلا بۇ تامغا غەربىي خەن سۇلالىسى يەنى مىلادىدىن بۇرۇنقى سەككىزىنچى يىلدىن بۇرۇن ئىشلىتىلگەن دەپ ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى بايانلىرىنى ئىنكار قىلغان ئۇ يەنە بىر جايدا ھەتتا مەزكۇر تامغىنىڭ خەت شەكلىنى سەۋەب قىلىپ كۆرسىتىپلا بۇ تامغىنىڭ مىلادىدىن بۇرۇنقى بىر يۈز بەشىنچى يىلىدىن قالغانلىقىنى جاكالىغان. دەرۋەقە، ئۆزى ئوتتۇز يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى ئىشىكىنى بېقىپ ياتقان شىنجاڭ مۇزېيىدىكى مۇنداق بىر مۇھىم ئىسپاتنىڭ ئاتمىش نەچچە يىل بۇرۇنقى تېپىلغان ۋاقتىنى، ھەتتا تامغىنىڭ ئېگىزلىكى ۋە كەڭلىكىنىڭ ئېنىق ئۆلچىمىنىمۇ بىلمىگەن بۇ مۇتەخەسسىسنىڭ بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىل بۇرۇن ياسالغانلىقى ۋە ئىشلىتىلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بۇ تامغىنىڭ ئېنىق ۋاقتىنى بىلىشى مۇمكىنمۇ؟ ئەلۋەتتە. خەلقئارا ئىلىم ساھەسى ئارخېئولوگىيەدىن ئىبارەت كۈچلۈك پاكىت ۋە دەللىك تەلەپ قىلىنىدىغان بۇ ساھەدە سىياسىي ئېھتىياجنى كۆزلەپ قالايمىقان پىكىر بايان قىلىدىغان ھەرقانداق بىر پۇرسەتپەرەسنىڭ ساختا مەلۇماتلىرىغا ئەسلا يول قويمايدۇ. ئارخېئولوگىيە ئىلمى جۇغراپىيە، تارىخ ۋە قەدىمكى تىللار ھەققىدە چوڭقۇر بىلىم ئاساسى بولۇشنى ئالدىنقى شەرت قىلىدىغان، شۇنداقلا ئەستايىدىل ۋە سەمىمىي پوزىتسىيە تەلەپ قىلىدىغان بىر ساھە. ئاتالمىش مۇتەخەسسىس ئادىل ئابلىزنىڭ ئارخېئولوگىيە كەسپىدىكى ئەڭ ئەقەللىي ۋە ئاددىي، ئەمما مۇھىم ساۋاتلىرىنى بىلمەسلىكى، ھەتتا ئۆزى پىكىر بايان قىلىۋاتقان ئارخېئولوگىيەلىك تېپىلمىنىڭ تېپىلغان ۋاقتى، چوڭ كىچىكلىكىنىڭ ئۆلچىمى توغرىسىدىمۇ ئېنىق بىر مەلۇماتنىڭ يوقلۇقى ئۇنىڭ كەسپىي مەجبۇرىيىتىنى ئەمەس، بەلكى يۇقىرىدىن تاپشۇرۇلغان بىر ۋەزىپىنى ئورۇندىماقچى بولۇۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. دەرۋەقە، ئاتالمىش مۇتەخەسسىس ئادىل ئابلىزنىڭ خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ مۇخبىرىغا بەرگەن جاۋابلىرىنىڭ ھېچقانداق ئىلمىي قىممىتىنىڭ يوقلۇقى ئايان بولدى. شۇنداقكەن، بۇ توغرۇلۇق بىھۇدە ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ئۇنىڭ بايانلىرىنى يەنە مۇلاھىزە قىلىشنىڭ ھېچبىر قىممىتى يوق. ئەمما يېقىنقى يىللاردا ھەسسىلەپ كۆپىيىۋاتقان خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى توقۇلما سەپسەتىلىرىگە ئىشىنىپ ھەم ئالدىنىپ شەرقىي تۈركىستاننىڭ پارلاق مەدەنىيەت تارىخىغا گۇمان بىلەن قارىغۇچىلارنى ھەقىقەتتىن خەۋەردار قىلىش ئىلىم ساھەسىدىكىلەرنىڭ مەجبۇرىيىتىدۇر. شۇ ۋەجىدىن بىز مەزكۇر سۆھبەتتىكى مۇھىم تېمىلارغا ئېنىقلىما بېرىشنى يەنىلا مۇۋاپىق كۆردۇق. ئۇنداقتا بۇ تامغا نېمە ئۈچۈن خىتايغا شۇنچە مۇھىم بولۇپ قالدى؟ نىيە قەدىمكى شەھەر خارابىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنچى يىلى ئەنگلىيەلىك ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستەين تەرىپىدىن بايقالغان. تارىختا يىپەك يولىنىڭ مۇھىم قاتناش تۈگۈنىگە جايلاشقان بۇ يەر شەرقىي تۈركىستاندىكى قەدىمىي مەدەنىيەت ئىزلىرى ئىچىدە تارىخىنىڭ ئۇزۇنلۇقى، تېپىلغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ۋە توقۇلمىلار تۈرىنىڭ كۆپلۈكى بىلەن خەلقئارا ئىلىم ساھەسىنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغىغان. يېقىنقى يىللاردا نىيە قەدىمكى شەھەر خارابىسى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايلاردىن تارىخى ئۈچ مىڭ يىلغا يېتىدىغان كىيىم كېچەكلەر ۋە ياۋروپا ئىرقىغا تەۋە مۇمىيالار ئارقا ئارقىدىن تېپىلغان بۇ خىلدىكى ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلار ۋە مەدەنىيەت بايلىقلىرى تەكلىمىكاننىڭ يۈرىكىگە جايلاشقان بۇ قەدىمكى مەدەنىيەت مەركىزىنى قانچىلىك مەشھۇر قىلغانسېرى بۇ يەرلەرنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرى بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتىنىڭ يوقلۇقى تېخىمۇ ئاشكارىلىنىپ، ئۇيغۇر دىيارىنى ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى دەپ تەشۋىق قىلغۇچىلارنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان. بۇنىڭ بىلەن خىتاي ئالىملىرى قولىدىن كەلگەن بارلىق چارە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىن تېپىلغان خىتايچە يېزىق چۈشۈرۈلگەن بەزى يىپەك بۇيۇملارنى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان بۇ تۇپراقلارنى باشقۇرغانلىقىنىڭ دەلىلى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان. خىتاي تاراتقۇلىرى نىيە خارابىسىدىن تېپىلغان دەپ بازارغا سېلىۋاتقان جۇڭگو بەش يۇلتۇز دېگەن خىتايچە خەت چۈشۈرۈلگەن يىپەك توقۇلما بۇيۇملار دەل شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. خىتاي تارىخ مەنبەلىرىدىن خەننامىنىڭ غەربىي يۇرت تەزكىرىسى قىسمىدا نىيە دۆلىتىنىڭ نوپۇسى، ئەسكەر سانى ۋە خەن سۇلالىسى پايتەختى چاڭئەندىن قانچىلىك ئۇزاقتا ئىكەنلىكى ھەققىدە پەقەتلا خىتايچە سەكسەن سەككىز خەتلىك بىر مەلۇمات ئۇچرايدۇ. ھالبۇكى، بۇ مەلۇماتتىمۇ خەننامە، كېيىنكى خەننامە، خەننامە مەنسەپ ناملىرى تىزىملىكى ياكى خەننامە يۈز ئەمەلدار تەزكىرىلىرى ناملىق كىتابلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھېچبىر قەدىمكى خىتاي مەنبەسىدە خەن سۇلالىسىنىڭ نىيەدە ئەسكەر تۇرغۇزۇپ دېھقانچىلىق قىلغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات ئۇچرىمايدۇ. يەنە كېلىپ، نىيەدە تېرىلغان يەرنىڭ كۆلىمى، بۇ يەردە ئىشلەيدىغان ئەسكەرلەر، پۇقرالار ياكى جىنايەتچىلەرنىڭ سانى، بۇ ئىشنىڭ قايسى ۋاقىتتا باشلىنىپ، قاچان ئاخىرلاشقانلىقى ھەققىدىمۇ ھېچقانداق مەلۇماتلار يوق. خەننامە غەربىي رايون تەزكىرىسىدە يۇقارقى مەلۇماتنى بەرگەن كىشى نېمە ئۈچۈن بۇ يەر خەن سۇلالىسىگە قارايدۇ دەپ يازالمىغان؟ بۇ تامغىدىكى كۆپبېشىلار مەھكىمىسى دېگەن ئورگان ئىسمى نېمە ئۈچۈن يۇقىرىقى تىلغا ئېلىنغان كىتابلاردا ئۇچرىمايدۇ؟ ماھىيەت جەھەتتىن ئېيتقاندا خىتاينىڭ ئارخېئولوگىيە ساھەسىدە يىلانغا پۇت سىزىشتىن پەرقلەنمەيدىغان بۇ ئاجايىپ يېڭىلىقنى دەلىللەش ۋەزىپىسى خىتاي مۇتەخەسسىسلىرىگە ئەمەس، بەلكى مەزكۇر تامغا ساقلىنىۋاتقان مۇزېيدا ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى ئىشلەپ كېلىۋاتقان، شۇنداقلا خىتاي سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ھەيئەت ئەزالىق مەرتىۋىسى بىلەن خىتاي ئۈچۈن خىزمەت كۆرسىتىشكە تەقەززا بولۇپ تۇرغان يېرىم ئارخېئولوگىيە تەتقىقاتچىسى ئادىل ئابلازغا يۈكلەنگەنلىكى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر ساھەدىكى ئۇيغۇر ئالىملىرى ۋە تەتقىقاتچىلىرىنى ناھەق تۇتقۇن قىلىپ تۈرمىلەردە ۋە جازا لاگېرلىرىدا قىيناۋاتقان ھەتتا رەھىمسىزلىك بىلەن يوقىتىۋاتقان كۈنلەردە پەقەت ئۆزىنىڭ جېنىنى قۇتقۇزۇش ئۈمىدى بىلەن ئۆز مىللىتىنىڭ ۋە ۋەتىنىنىڭ پارلاق مەدەنىيەت تارىخىغا تىل تەگكۈزۈشتىن ئۇيالمىغان، ھەتتا ئۇنى خىتاينىڭ پايدىسى ئۈچۈن شەرھلەۋاتقان ئاتالمىش ئۇيغۇر دوپپىلىق تەتقىقاتچىلارنى تارىخ ھەرگىز كەچۈرمەيدۇ. شۇنداقلا خىتاينىڭ سىياسىي مەقسەتنى نىشان قىلغان ئىلىم ساختىكارلىقى ياكى ئىلمىي تەتقىقاتلارنى يېپىنچا قىلغان سىياسىي ئويۇنلىرى ھامان بىر كۈنى ئىلمىي دەلىل-پاكىتلار تەرىپىدىن تارىخنىڭ ئەخلەت ساندۇقىغا تاشلىۋېتىلىدۇ.

خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاراماي شەھىرىدە سالام يىپەك يولى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تور مۇنبىرى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ مۇنبەر خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي جەھەتتىن ئۆزىگە بېقىنىپ قالغان ئەتراپتىكى كىچىك دۆلەتلەردىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن. يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۆزىگە بېقىنىپ قالغان بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ ئاخبارات ئالاقە ساھەسىدىكى مۇخبىرلىرى بىلەن تور ساھىبلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا تەكلىپ قىلىپ، ئۇلارنى تۈرلۈك ساياھەتلەرگە ياكى ئېكسكۇرسىيەلەرگە ئورۇنلاشتۇرغان، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئېغىزىدىن ئاتالمىش شىنجاڭ ھېكايىسىنى دۇنياغا ئاڭلاتماقچى بولغان. بۇ يىل يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى باشلىنىپ بەش كۈن داۋام قىلغان بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن سالام يىپەك يولى تۇنجى نۆۋەتلىك خەلقئارا ئالاقە تور مۇنبىرى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئەنە شۇ خىل سىستېمىلىق سىياسىي تەشۋىقاتلىرىنىڭ بىرىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى خەلق تورىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قاراماي شەھىرىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ پائالىيەتكە قىرغىزىستان باڭلادېش تايلاند تۈركىيە ئۆزبېكىستان ۋيېتنام ۋە باشقا دۆلەتلەردىن بولۇپ ئاخبارات ئالاقە تور ساھەسىدىكى ئىككى يۈزدىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان شۇلارنىڭ قاتارىدا ئىتالىيە رادىئو تېلېۋىزىيە شىركىتىنىڭ بىر مۇخبىرىمۇ بۇ پائالىيەتكە ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان خىتاي تاراتقۇلىرى ئىتالىيەلىك بۇ مۇخبىرنىڭ مەن شىنجاڭنىڭ ئەتىسىنىڭ تېخىمۇ پارلاق بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن دېگەنلىكىنى ئالاھىدە خەۋەر قىلغان خىتايدىكى خەلق تورى تارقاتقان خەۋەردە ئىتالىيە رادىئو تېلېۋىزىيە شىركىتى مۇخبىرىنىڭ مەزكۇر مۇنبەرگە قاتناشقانلىقى ۋە شىنجاڭنىڭ كەلگۈسى تېخىمۇ پارلاق بولىدۇ دېگەنلىكى ئالاھىدە خەۋەر تېمىسى قىلىنغان بۇ خەۋەرنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىدە خىتاينىڭ ئىتالىيەنى ئۆز يېنىغا تارتماقچى بولۇۋاتقانلىقى ئاشكارىلىنىپ قالغان چۈنكى بۇ يىل توققۇزىنچى ماي كۈنى بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ بەرگەن خەۋىرىدە ئىتالىيە باش مىنىستىرى گېئورگىيا مېلونىنىڭ رىمدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىنىدا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا رەئىسى كېۋىن مەككارتى بىلەن كۆرۈشكەندە ئىتالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ گەرچە رەسمىي قارار قىلمىغان بولسىمۇ ئەمما خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانىدىن چىقىپ كەتمەكچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى ئامېرىكىدىكى خىتاي يازغۇچى خېئەن چۈەن ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئىتالىيەنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاي بىلەن بىر بەلباغ، بىر يول پىلانى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى كېلىشىمىنى ئىمزالىغان يەتتە دۆلەت گۇرۇھى ئىچىدىكى بىردىنبىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى، ئەمما ئۇنىڭمۇ خىتاينىڭ ئويۇنىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىدىغانلىقىنى ئىزاھلاپ مۇنداق دېدى.

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان مۇتەخەسسىس ھېنرى شاجېۋىسكىي ئەپەندى بۇ ھەقتە ھاۋايدىن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ خىتاينىڭ ئاساسىي نىشانىنى ئۆزى ئۈچۈن تەشۋىقات قورالى سۈپىتىدە خىزمەت قىلىدىغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان قاتارلىق دۆلەتلەرگە قاراتقانلىقىنى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە باڭلادېش تايلاند تۈركىيە ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەرنىمۇ بۇ ئېقىمغا سۆرەپ كىرىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. I think that these are obviously been the most successful spaces where China has been able to.
مۇخبىرلارنى خىتاينىڭ ئارزۇسى بويىچە تەشۋىقات قىلىپ بېرەلەيدىغان دۆلەتلەردىن تەكلىپ قىلغان. چۈنكى خىتاي ھازىر دۇنياغا ئاتالمىش يېڭى شىنجاڭنى كۆرسەتمەكچى. خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەرنى نېمىشقا تەكلىپ قىلغانلىقى، ئىقتىسادنىڭ نەدىن كەلگەنلىكى، ئۇلارنىڭ نېمە ئۈچۈن خىتاينىڭ ئىجابىي تەشۋىقاتنى قىلىشقا ھەمكارلاشقانلىقى قاتارلىق نۇقتىلار ئويلىنىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەردۇر. ھالبۇكى، يۇقىرىدا تىلغا ئالغان قىرغىزىستان، ئۆزبەكىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىن باشقا يەنە باڭلادېش، تايلاند، تۈركىيە، ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەر ب د ت دا خىتاينى قوللاپ كەلگەن دۆلەتلەردۇر.

ئىتالىيەنىڭ يېقىندا بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىن چېكىنىشنى ئويلىشىۋاتقان بىر پەيتتە، ئىتالىيەنىڭ تەكلىپ قىلىنىشى خىتاينىڭ ئۇلار بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى قايتىدىن كۈچەيتىشكە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى دەپ قارايمەن.
خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن ئەپەندى بۇ قېتىملىق خەلقئارا ئالاقە تور مۇنبىرىگە قاتناشقان قىرغىزىستان، باڭلادېش، تايلاند، تۈركىيە، ئۆزبېكىستان، ۋېيتنام قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ خىتاي پايدىلىنىپ كېتىۋاتقان قونچاق دۆلەتلەر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
بۇ قېتىملىق خەلقئارا تور ئالاقە يىغىنىغا ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ تاراتقۇلىرى ۋە تور مۇتەخەسسىسلىرى قاتناشمىغان بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى تەكلىپ قىلىشنى خالىمايدىغانلىقىنى ياكى تەكلىپ قىلىشقا جۈرئەت قىلالمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ناھايىتى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى ئۇلار ئۆز تەشۋىقاتىنى قىلىدىغان دۆلەتلەرنى ئۆزىنىڭ قونچىقىغا ئايلاندۇرۇپ ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلانغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندىمۇ خىتاي يەنىلا كونا مۇقامنى توۋلاپ شىنجاڭنىڭ ئەتىسى تېخىمۇ پارلاق دەپ جار سالماقتا ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنماقتا بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان ئانالىزچى ما جۈ ئەپەندى مۇنداق دەيدۇ

ئەمما ھەر قېتىم خىتاي كومپارتىيىسى كەلگۈسىنىڭ تېخىمۇ ياخشى بولىدىغانلىقىنى تەشۋىق قىلغاندا، تېخىمۇ چوڭ ئاپەتلەر خەلقنىڭ بېشىغا ياندىشىپ كەلدى. ئىشىنىمەنكى، ئازراق ئەقىل پاراسەتكە ئىگە ئادەم بولسىلا، ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان زۇلۇملارنى ناھايىتى ئېنىق بىلىدۇ. مەن يەنە شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، ھېچكىم، ھەتتا يەرلىك خەلقلەرمۇ شىنجاڭنىڭ ئەتىسى تېخىمۇ پارلاق دېگەن بۇ سەپسەتىلەرگە ئىشەنمەيدۇ. چۈنكى ھېچكىم ياخشى بولىدىغانلىقىغا ھەقىقىي تۈردە ئىشەنمەيدۇ. ئەمما خىتاينىڭ بۇ تۈردىكى تەشۋىقاتلىرى داۋاملىشىدۇ. خىتاي دۇنيا خەلقىنى بىر مەزگىل ئالدىيالىغان بىلەن مەڭگۈ ئالداپ كېتەلمەيدۇ، چۈنكى دۇنيا ھامان بىر كۈنى ئويغىنىدۇ. خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن ئەپەندى زىيارىتىمىز جەريانىدا خىتاي ئېيتقىنىدەك شىنجاڭنىڭ ئەتىسى تېخىمۇ پارلاق بولۇشى ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلار ئۆز يۇرتىغا ئىگە بولۇشى كېرەك دەپ كۆرسەتتى.

شۇنى ئېنىق ئېيتىشقا بولىدۇكى ئۇيغۇر دىيارى پەقەت ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىگە تەئەللۇق بولغاندىلا ئاندىن بۇ جاينىڭ كەلگۈسى پارلاق بولىدۇ پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بەشىنچى ئاۋغۇست ئېچىلغان ئومۇمىي ۋەكىللەر تور يىغىنىدا خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم ئىشلىتىشى ناملىق دوكلات تونۇشتۇرۇلغان. رادىيومىزنىڭ ئىگىلىشىچە، يىغىندا يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى ۋەكىللىرى ۋە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى بىر يەرگە جەم بولۇپ، دۇنيانىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ يۆنىلىشى ھەققىدە مۇزاكىرىلەشكەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى رادىيومىزنىڭ تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرى ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. بەشىنچى ئاۋغۇستتا چاقىرىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تور ئارقىلىق ئۆتكۈزگەن ئومۇمىي ۋەكىللەر يىغىنىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرى دۇنيانىڭ ئۆزگىرىۋاتقان نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى، ئالدىمىزدا ئېلىپ بېرىشقا تېگىشلىك خىزمەتلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، يېڭى پائالىيەت پىلانى تۈزۈپ چىققاندىن سىرت، ۋەكىللەرگە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم ئىشلىتىشى ماۋزۇلۇق دوكلات تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى زۇبەيرە شەمشىدىن خانىم رىياسەتچىلىك قىلغان يىغىنغا ھەرقايسى تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىرى ۋە ۋەكىللىرىدىن بولۇپ يۈز يىگىرمە كىشى ئىشتىراك قىلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەپ، ئۆتكەن تۆت ئاي ئىچىدە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر توغرىسىدا توختالدى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئۆتكەن تۆت ئاي جەريانىدا دۇنيا قۇرۇلتىيى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەركىبىدىكى تەشكىلاتلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان تەشكىلاتلار ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلىرىدىكى ۋەكىللىرى غايەت زور پىداكارلىق بىلەن ۋەتىنىمىزدىكى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دۇنياغا بىلدۈرۈش، تەدبىرلەر ئالغۇزۇش ئۈچۈن كۆپ ھەرىكەتلەر بولدى. بۇ ھەرىكەتلەرنىڭ ناھايىتى پوزىتىپ، يەنى نەتىجىلىك ئاخىرلاشقان. پروگراممىلىرىمىز بولدى، داۋام قىلىۋاتقان پروگراممىلىرىمىز بار. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندىكىدەك، بىز چېختا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن يەتتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىمىزدا بەزى ئىستراتېگىيەلەرنى ئېلان قىلغان، جاكارلىغان، شۇ ئىستراتېگىيە، شۇ يۆنىلىش بويىچە پائالىيەتلىرىمىزنى داۋام قىلدۇرۇپ كېلىۋاتىمىز ھازىرغىچە. ئارقىدىن خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم ئىشلىتىش ناملىق دوكلاتنى تەييارلىغان ھىندىستانلىق ئادۋوكات ناتۇشىرا خانىم مەزكۇر دوكلاتنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى. Hello everybody. Good morning and good afternoon. My name is Tanushree. I am a human rights lawyer and researcher. ھۆرمەتلىك يىغىن ئەھلى. مېنىڭ ئىسمىم ناتۇشىرى. مەن ھىندىستانلىق تەتقىقاتچى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تەركىبىدىكى تەشكىلاتلارنىڭ بىرى ھېسابلانغان مەركىزى بېرلىندىكى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇقى تەشكىلاتىنىڭ ۋەزىپىلەندۈرۈشى بىلەن مەن ئۆتكەنكى بىر قانچە ئايدىن بۇيان خەلقئارادىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، ئەمەلىي ئېھتىياجلىرىنى تەتقىق قىلىش ۋە بۇنىڭغا چارە تېپىش ئۈچۈن قائىدە-نىزاملارنى يېزىپ چىقتىم.

بىز بۇ دوكلاتتا ياۋروپادا تۇرۇۋاتقان يىگىرمە ئەتراپىدا پائالىيەتچى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ماتېرىيال توپلاپ، بۇ خىل بېسىملارغا قانداق قارشى تۇرۇشىمىز كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتۇق. بىز يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن تېلېفون زىيارىتى ئېلىپ باردۇق. ئۇ يىغىننى خۇلاسىلاپ مۇنداق دېدى. خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ قېتىمقى دۇنيا قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ تور يىغىنىدا بىرى مۇشۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە دۇنيا قۇرۇلتىيى تەركىبىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دېموكراتىيە مەركىزى تەرىپىدىن تەييارلاپ چىقىرىلغان خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم سىياسىتى ھەققىدىكى دوكلات تەقدىم قىلىندى، چۈنكى بۇ دوكلاتتا مۇشۇ ئۇيغۇر داۋاسى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرگە بولۇۋاتقان بېسىم، ئۇيغۇر جامائىتىگە بولۇۋاتقان خەلقئارادىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزىغان. قوللىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بېسىم، تەھدىتلەر ۋە ئۇنىڭ شەكىللىرى بۇ دوكلاتتا يەر ئېلىپلا قالماستىن، بەلكىم بۇ تەھدىتلەرگە نىسبەتەن ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر قانداق ئۆزىنى قوغداش كېرەك، قانداق تەدبىر ئېلىش كېرەك دېگەن مەسىلىلەرمۇ بۇ دوكلاتتا يەر ئالغان. شۇنىڭغا بۇ دوكلات ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئۇيغۇرچىغىمۇ ۋە تۈركچىگىمۇ تەرجىمە قىلىنىپ، خەلقىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا تەقدىم قىلىدۇ. شۇنىڭغا بۇنى ئەمدى دەسلەپكى قەدەمدە دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرىگە تونۇشتۇرۇپ، ئۇلارنى قىسقىچە بۇنىڭدىن مەلۇمات، خەۋەردار قىلدۇق. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مەزكۇر يىغىندا ئۆتكەن تۆت ئايلىق پائالىيەتنى خۇلاسىلاپ چىققاندىن سىرت، ئالدىمىزدىكى تۆت ئايدا ئېلىپ بېرىلىدىغان پائالىيەتلەرنىڭ پىلانىنى تۈزۈپ چىققانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ يىغىندا ئۆتكەن تۆت ئايدىن بۇيان، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەركىبىدىكى تەشكىلاتلارنىڭ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىنى خۇلاسە شەكىلدە ۋەكىللىرىمىزدىن خەۋەردار قىلىش ۋە كېيىنكى تۆت ئايغىچە يەنە بىر قېتىملىق ۋەكىللەر يىغىنىغىچە بولغان جەرياندىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى پائالىيەتلىرىنى، خىزمەت پىلانلىرىنى تەقدىم قىلىش ۋە بۇ پىلانلار ئاساسىدا قۇرۇلتاي ۋەكىللىرىنىڭ ھەر خىل تەكلىپ پىكىرلىرىنى دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ تەشكىلىي تۈزۈملىرىدىن تارتىپ، يىغىنلىرىدىن تارتىپ، خەلقئارادا ئېلىپ بېرىلىدىغان لوببىي پائالىيەتلىرىگىچە بولغان پۈتۈن ساھەلەر بويىچە ۋەكىللەرنىڭ ئىجابىي ۋە سەلبىي تەنقىد پىكىرلىرىمۇ قوبۇل قىلىندى، شۇنداق قىلىپ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر يىغىن بولدى. ئۇنداقتا، خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم ئىشلىتىشى ناملىق دوكلاتتا نېمىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان؟ مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغان دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم دوكلات توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. بۇ دوكلات ھازىر مۇشۇ دۇنيادىكى، بولۇپمۇ غەرب دۆلەتلەردە ئۇيغۇرلار توغرىلىق، خىتاي، تىبەت، خوڭكوڭ ئاكتىۋىستلارنىڭمۇ مۇنداق ئېغىر بېسىملارغا دۇچ كېلىۋاتقىنىنى ھەم ئۆزلىرىنىڭ ئۆيدىكىلىرىمۇ، ۋەتەندىكى ئۆيدىكىلىرىمۇ بېسىمغا قېلىپ قالغىنى توغرىلىق بىر ئۇنى ماتېرىيال توپلاپ مۇشۇ دوكلاتنى چىقاردۇق. بۇ ئەلۋەتتە بۇ دوكلات ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەرنىڭ بولۇپمۇ ۋە ئۇيغۇر دىياسپورا پائالىيەتچىلىرىمىزنى ئاساس قىلىپ نۇرغۇنلىغان ئىنتېرۋيۇلارنى ئېلىپ باردۇق. بۇنى بىزنىڭ بىر مۇستەقىل بىر تەتقىقاتچىمىز بۇنى ئىشلەپ چىقتى. مۇشۇ جەرياندا ياۋروپادىكى بولۇپمۇ ياۋروپادا تۇرۇۋاتقان پائالىيەتچىلەرنى زىيارەت قىلىپ بىردىن-بىردىن مۇشۇلارنىڭ دۇچ كەگەن رېئال ئۆزىنىڭ ھاياتىدىكى مىساللارنى ئېلىپ بۇنداق ئەھۋالدا قانداق ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئىشلىرىنى بىخەتەر شەكىلدە ماڭالايدۇ ۋە بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ ئىشلىرىغا تەسىر بەرمەيدىغان ۋە ئۆزىنى قوغدالايدىغان شەكىلدە ئېلىپ بېرىشنى ئاساس قىلىپ بىر قورالدەك بىر دوكلات ياساپ يېزىلدى. زۇمرەتئاي ئەركىن خانىم دوكلاتنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. بۇ دوكلاتتا ئەلۋەتتە مۇشۇ مەسىلەن سەپەرلەرگە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى چىقسا نېمە نېمە ئىشلەرگە نېمە نېمە نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش كېرەك ھەم قايسى دۆلەتلەرگە بارسا مۇشۇ دۆلەتلەر بىخەتەرلىك بىخەتەرسىز دۆلەتلەرنىمۇ خەرىتىدە ئېنىق يېزىپ چىقتۇق. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە مۇشۇ مەسىلەن ۋەتەندىكى بۇ پائالىيەتچىلەرنىڭمۇ ۋەتەندىكى مۇشۇ ئۆيدىكىلىرىنىمۇ بېسىم سېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ مۇشۇلارغا بېسىم سالغان چاغدا بۇنىڭغا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇش كېرەك؟ قانداق قىلغاندا ۋەتەندىكى ئائىلىسىنى ۋە قېرىنداشلىرىنى خەتەرگە سالماسلىق ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك؟ ئانىڭدىن كېيىن مۇشتاق ئىشلار بوپ يۈز بەرسە، ئەلبەتتە، ياۋروپادا يۈز بەرسە ياكى مۇشۇ تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردە يۈز بەرسە، كىمگە بىرىنچى بولۇپ مەلۇماتنى بېرىش كېرەك؟ بۇنىڭ ئىچىدە ئەلبەتتە ئۆزىمىزنىڭ تەشكىلاتلىرىمىز بار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەشكىلاتى بار، ئانىڭدىن كېيىن بۇنىڭدىن سىرت ساقچى ئىدارىلىرى بار، ئانىڭدىن كېيىن ھۆكۈمەت ئىدارىلىرى بار. شۇڭا ھەر خىل جەھەتتە بۇنى ئويلاپ تۇرۇپ مۇشتاق بىر دوكلات يېزىلدى. زۇمرەتئاي ئەركىن خانىمنىڭ ئېيتىشىچە، دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى تەرىپىدىن تەييارلانغان دوكلات يەتتىنچى ئاۋغۇست كۈنى مەزكۇر تەشكىلات بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنىپ تارقىتىلدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.